ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى رەئىسى مايك گاللاگېر قاتارلىق دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى خىتاينىڭ ئامېرىكا قىتئەسى تەرەققىيات بانكىسىدىكى تەسىر كۈچىنى چەكلەيدىغان بىر قانۇن لايىھىسى تونۇشتۇرغان ئامېرىكا قىتئەسى تەرەققىيات بانكىسىنىڭ ئوچۇق ئاشكارا بولۇش قانۇن لايىھىسىدە بۇ بانكىنىڭ ھەر ئىككى يىلدا بىر قېتىم دوكلات بېرىشى خىتاينىڭ بۇ بانكىغا سالغان مەبلىغى ھەمدە بۇ بانكىنىڭ تىجارىتىگە ئارىلىشىش دائىرىسى كۆلىمى ۋە سالمىقى خىتاي مەبلەغ سالغان تۈرلەر تىزىملىكى قاتارلىقلارنى مەلۇم قىلىشى تەلەپ قىلىنغان ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا قىتئەسى تەرەققىيات بانكىسى لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دېڭىزى رايونىنىڭ ئىقتىساد ھەم جەمئىيەت تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە چوڭ رول ئويناپ كېلىۋاتقان بانكا بولۇپ خىتاي بۇ بانكىغا ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى قېتىلىپ قىرىق سەككىزىنچى ئەزا دۆلەت بولغان بۇ بانكىنىڭ تۈرتكىسى بىلەن لاتىن ئامېرىكىسىنىڭ ئىقتىسادى ئۆتكەن يىگىرمە يىلدا كۆرۈنەرلىك ئۆسكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي بۇ رايونغا ئىككى يۈز ئاتمىش بەش مىليارد دوللارلىق مال ئېكسپورت قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشچە خىتاينىڭ ئامېرىكا قىتئەسى تەرەققىيات بانكىسىدىكى تەسىرىنى چەكلەش ھەققىدە تۈزۈلگەن بۇ قانۇن لايىھىسى خىتاينىڭ يەنە دۆلەت ھالقىغان باشقا تەرەققىيات بانكىلىرىغا سىڭىپ كىرىپ ئۇ بانكىلارنى ئىقتىسادىي قورال ئورنىدا پايدىلىنىشنى چەكلەشنىڭ بىرىنچى قەدىمى ھېسابلىنىدىكەن بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭمۇ بۇنداق مەسىلىلەرنى قانۇن ۋە سىياسەت ئارقىلىق ھەل قىلىش يولى بولسىمۇ دۆلەت مەجلىسىنىڭ بۇ قانۇننى تۇرغۇزۇشتىكى مەقسىتى خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى تەرەققىيات بانكىلىرىنى مونوپول قىلىۋېلىشنى چەكلەش ئۈچۈن ئۇزاق مۇددەتلىك قانۇنىي ئاساس ۋە مەجبۇرلاش كۈچى ھاسىل قىلىش ئىكەن يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتاسى بىردەك ئاۋاز بىلەن خىتاي فېنتانىلنى چەكلەش ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق قانۇن لايىھىسىنى ماقۇللىدى مەزكۇر قانۇن لايىھىسىنى جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئەندى بار ۋە ھەر ئىككى پارتىيىلەردىن بولغان توققۇز نەپەر دۆلەت مەجلىس ئەزاسى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئوتتۇرىغا قويغانىدى مەلۇم بولۇشىچە فېنتانىل بىر خىل بىرىكمە ئەپيۈن بولۇپ خروئىندىن ئەللىك ھەسسە مورفىندىن يۈز ھەسسە كۈچلۈك ئىكەن بۇ قېتىم ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ماقۇللانغان خىتاي فېنتانىلنى چەكلەش قانۇن لايىھىسىدە خىتاينىڭ بىرىكمە ئەپيۈنلىرىنى ۋە ئەپيۈن ياسايدىغان خىمىيەلىك مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان زاۋۇتلارنى چەكلەش ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ خىل خىمىيەلىك مەھسۇلاتلار ئەپيۈن تىپىدىكى قانۇنلۇق دورىلار يەنى ناركوز دورىلىرىغا ئىشلىتىلگەندىن باشقا قانۇنسىز فېنتانىل ۋە خروئىن ياساشقىمۇ ئىشلىتىلىدىكەن ئامېرىكا ئاۋازى تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە مەزكۇر قانۇن لايىھىسىدە فېنتانىلنى چەكلەش قانۇنىنىڭ چەت ئەل ئەپيۈن ئەتكەسچىلىرىگە ئائىت ماددىلىرىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن ھەم چەكلەش دائىرىسى كېڭەيتىلگەن بولۇپ بىرىكمە ئەپيۈن ئىشلەپچىقارغان پارچە ساتقان ئۇنى ياسايدىغان دورا ماتېرىياللىرى ياكى خىمىيەلىك مەھسۇلاتلارنى توشۇغان ۋە ئۇنىڭغا مەبلەغ ياردىمى بەرگەن ئومۇمەن بارلىق ئەپيۈن ئەتكەسچىلىكىنى ئاستىرتىن قوللاۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ھەممىسىگە جازا چەكلىمىسى قويۇلىدىكەن ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئەندى بار بۇ قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇرغاندا مۇنداق دېگەن. خىتايدىن كىرگەن بۇ خىل ئەپيۈن دورىلىرىنى زىيادە ئىشلىتىپ ئۆلگەن ئامېرىكىلىقلار كۆپىيىۋاتىدۇ ئامېرىكىدا قانۇنسىز فېنتانىلنىڭ كۆپىيىپ كېتىش مەسىلىسى ئامېرىكىغا ئاتىلىپ قالدى كوممۇنىست خىتاي بۇ كرىزىستا ئوينىغان رولنى ئىنكار قىلماقتا ئەمما بۇ ئىشتا خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ نازارەتچىلىك ۋە قانۇن ئىجرا قىلىش جاۋابكارلىقى بار ئۇلار ئەپيۈن ئەتكەسچىلىرىگە ئۈنۈملۈك زەربە بەرمىدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ بۇ ئەيىبلەشلىرىنى رەت قىلغان ھەمدە ئامېرىكىنىڭ بۇنى باھانە قىلىپ خىتايغا قارا سۈركەۋاتقانلىقى ۋە خىتاي شىركەتلىرىنى جازالاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاينىڭ دۆلەت تاراتقۇلىرى فېنتانىلغا خۇمار بولۇش ۋە ئۇنىڭغا ئېھتىياجلىق بولۇش ئامېرىكىلىقلارنىڭ جەمئىيەت مەسىلىسى دېگەننى تەشۋىق قىلغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بىرىكمە ئەپيۈن ياساشقا كېرەكلىك خىمىيەلىك مەھسۇلاتلار ئالدى بىلەن خىتايدا ياسىلىپ ئاندىن مېكسىكىغا توشۇلىدىكەن ۋە ئۇ يەردە فېنتانىل ياسىلىپ ئامېرىكىغا كىرگۈزۈلىدىكەن. ئامېرىكىدا فېنتانىل ئىشلىتىپ ئۆلگەن ئامېرىكىلىقلار مىليوندىن ئاشقان بولۇپ، نۆۋەتتە فېنتانىل يەنىلا ئامېرىكىلىقلارنىڭ بىرىنچى قاتىلى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن پولىنېزىيە ئارال دۆلىتى تونگانى زىيارەت قىلغان كۈنلىرىدە خىتاينىڭ يامان غەرەزلىك ھەرىكىتى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئاخبارات تورى بولغان تۆپىلىك تورىدا بېرىلگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئانتونى بلىنكېن تونگادا زىيارەتتە بولۇۋاتقاندا خىتاينىڭ دۇنيادا مەسىلە پەيدا قىلىدىغان قىلمىشلىرى ھەققىدە توختىلىپ بىز كۆرۈۋاتقان بىر ئىش شۇكى خىتاينىڭ مەزكۇر رايوندىكى پائالىيەتلىرىنىڭ كۆپىيىشى بىلەن تەڭ مەسىلە پەيدا قىلىدىغان قىلمىشلىرىمۇ كۆپەيمەكتە دېگەن بۇنىڭغا مىسال سۈپىتىدە خىتاينىڭ دېڭىزچىلىق ئىشلىرىدىكى قانۇنسىز قىلمىشلىرى باشقا دۆلەتلەرنى تالان تاراج قىلىش شەكلىدىكى ئىقتىسادىي پائالىيەتلىرى ھەمدە ئۇ دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەتلىرىنى چىرىكلەشتۈرىدىغان مەبلەغ سېلىش ھەرىكەتلىرى قاتارلىقلارنى كۆرسەتكەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئانتونى بلىنكېن خىتاينى زىيارەت قىلىپ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەن ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىكنى پەسەيتمەكچى بولغان بولسىمۇ كۈتكەندەك نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەن ئىدى ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ قېتىملىق تونگا زىيارىتى خىتاينىڭ تىنچ ئوكيان ئارال دۆلەتلىرىگە كۈچەيتىۋاتقان تەسىرىنى تىزگىنلەش ھەمدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايون بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەشنى مەقسەت قىلىدىكەن يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى ئانتونى بلىنكېن تونگا باش مىنىستىرى سوۋالېنى بىلەن كۆرۈشۈپ خىتاينىڭ تونگانى قانچىلىك قەرزگە بوغۇپ قويغانلىقىنى سورىغان سوۋالېنى خىتاينىڭ قەرزىنى قايتۇرۇشقا باشلىغانلىقىنى بۇ جەھەتتە ھېچقانداق مەسىلە يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا بىلەن كىلىمات كرىزىسى مائارىپ ۋە دۆلەت مۇداپىئەسى جەھەتتە ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي گەرچە روسىيەگە ئۇرۇش ياردىمى بەرگەنلىكىنى ئىنكار قىلىپ كەلسىمۇ يېقىندا ئاشكارىلانغان ئۇچۇرلار خىتاينىڭ بىر ياقتىن يالغان سۆزلەپ بىر ياقتىن روسىيەگە ھەر خىل قورال ياراغ ئۈسكۈنىلەرنى تەمىنلەپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن سىياسەتچى تورى يېقىندا ئېلان قىلغان خەۋەردە روسىيەنىڭ خىتايدىن يۈز مىليون دوللارلىق ئادەمسىز ئۇچقۇ درون ئىككى يۈز يىگىرمە بەش مىليون دوللارلىق ئوق بومبا ھۇجۇمىدىن مۇداپىئە كۆرۈش ئەسلىھەلىرى كېچىسىمۇ دۈشمەننى قارىغا ئالالايدىغان لازېر نۇرلۇق قورال سېتىۋالغانلىقى روسىيىدىكى بىر خېرىدارنىڭ شاڭخەيدىكى بىر شىركەتتىن يۈز مىڭ دانە ئوق ئۆتمەس جىلىتكە ۋە دۇبۇلغا زاكاز قىلغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەن ئۇكرائىنا تەرەپمۇ بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئۇرۇشتا قولغا چۈشۈرگەن روسىيە قوراللىرى ئىچىدە خىتايدا ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلارنىڭ بارلىقىنى ئادەمسىز ئۇچقۇ ۋە تانكىلارغا خىتاينىڭ زاپچاسلىرى ئىشلىتىلگەنلىكىنى جاكارلىغان ئىدى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا بەرگەن خەۋەردە خىتاينىڭ بۇ يىلنىڭ بېشىدا روسىيىگە ھەل قىلغۇچ ياردەم بېرىدىغانلىقى يەنى روسىيەگە ئاممىۋى ئەسلىھە نامىدا ھەربىي قورال ياردىمى قىلىدىغانلىقى مەركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى تەرىپىدىن ئېنىقلاندى دېيىلگەن بولسىمۇ ئامېرىكا تەرەپ بۇنى ئىسپاتلايدىغان ئىشنى ھازىرچە كۆرمىدۇق دېگەنىدى ئىچكى ئەھۋالنى بىلگۈچى ئىنسايدېر تورىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ھازىرقى ئەڭ چوڭ قىيىنچىلىقى ھەربىي قورال ۋە مۇداپىئە ئۈسكۈنىلىرى ئىكەن ئۇ روسىيە ئارمىيىسىدە يۇقىرى ئۈنۈملۈك قورال ئوق دورا ئالاقىلىشىش ئۈسكۈنىلىرى ھۇجۇمچى ئايروپىلان ۋە ئادەمسىز ئۇچقۇنىڭ كەم بولۇۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان خىتاي دەل بۇ قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇپ روسىيىگە ئىقتىسادىي ياردەم بەرگەندىن باشقا ئۇرۇش ياردىمى بېرىپ كەلگەن شۇنداقلا روسىيە بىلەن بىللە ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن خىتاينىڭ ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلانىدىكى بىر يۈز ئىككى چوڭ قۇرۇلۇش تۈرىنىڭ بىرى بولغان قۇمۇل چۇڭچىڭ يۇقىرى بېسىملىق توك يولى شىنجاڭ توكىنى ئىچكىرىگە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنىڭ ئۈچىنچى لىنىيىسى بولۇپ قۇرۇلۇش پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان ھەر يىلى چۇڭچىڭ شەھىرىگە قىرىق مىليارد كىلوۋات سائەتتىن ئارتۇق توك تەمىنلىگەن خىتاي تەشۋىقاتلىرىدا بۇ قۇرۇلۇش خىتاينىڭ پارىژ كېلىشىمىگە ئەمەل قىلىپ كۆمۈرگە تايىنىشنى ئازايتىپ كاربون دىئوكسىدنى قويۇپ بېرىشنى تۆۋەنلىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش پىلانى دەپ تەرىپلەنگەن ئەمما ئىچكىرى خىتايغا پاكىز ئېنېرگىيە يەنى توك تەمىنلەنگەن بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدا كۆپلەپ قۇرۇلغان ئوت ئېلېكتر ستانسىسى سەرپ قىلىدىغان كۆمۈردىن قويۇپ بېرىلىدىغان گاز ۋە بۇلغىما ماددىلار بۇ رايوننىڭ كىلىماتىنى ئېغىر دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتقان مەلۇم بولۇشىچە شىنجاڭ توكى بىلەن تەمىنلەنگەن ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىنىڭ مۇھىت بۇلغىنىشى زور دەرىجىدە ئازايغان ئەمما ئۇيغۇر رايونىدا كۆمۈر قالايدىغان ئوت ئېلېكتر ستانسىلىرى يەنىلا مەشغۇلاتىنى داۋام قىلماقتا ئىكەن

دۆلەت ئامانلىق ساقچىلىرىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇل كۈنى مۇھاجىرلار مېھمانخانىسى قورۇسىدا ئولتۇرۇشلۇق راھىلە جالالىدىن ئىسىملىك ئايالنى تۇتقۇن قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلغان ئىدى خەۋەردە راھىلە جالالىدىننىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلىپ كەتكەن ئوغلى زۇليار ياسىن ئۈستىدىكى سوت ھۆكۈمىگە نارازى بولغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقى ئەسكەرتىلگەن مۇخبىرىمىزنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئالاقىدار ساقچى ئورگانلىرىغا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا راھىلە جالالىدىننىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى دەلىللەندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇريار فوندىنىڭ مەسئۇلى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۈرۈمچىدىكى مۇناسىۋەتلىك قاناللىرى ئارقىلىق ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى مۇھاجىرلار مېھمانخانىسى قورۇسىدا ئولتۇرۇشلۇق راھىلە جالالىدىننىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىدىن خەۋەر تاپقان ئۇنىڭ بۇ ھەقتە تارقاتقان تىۋىتتېر ئۇچۇرىدا بايان قىلىنىشىچە راھىلە جالالىدىن ئىككى ئاينىڭ ئالدىدا ئون بەش يىللىق كېسىلىپ كەتكەن فۇجيەن ئورمانچىلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى زۇليار ياسىننىڭ ئانىسى ئىكەن. ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ رادىيومىزغا مەلۇم قىلىشىچە راھىلە جالالىدىن ئوغلىنىڭ سوت ھۆكمىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن تەبىئىي ھالدا ئېغىر روھىي زەربىگە ئۇچرىغان ۋە ھۆكۈمگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ ئالاقىدار قانۇنىي ۋە مەمۇرىي ئورگانلارغا توختىماي شىكايەت قىلغان ئۇنىڭ بۇ قىلمىشى دۆلەت بىلەن قارشىلىشىش دەپ قارىلىپ تۇتقۇن قىلىنغان. بىزنىڭ مۇناسىۋەتلىك قاناللاردىن ئىگىلىشىمىزچە بۇ زۇليار ياسىن ئون بەش يىللىق كېسىلگەندىن كېيىن ئانىسى راھىلە جالالىدىن مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارغا بارغان تەپتىشكە بارغان سىياسىي قانۇن كومىتېتى قاتارلىق ئورۇنلارغا بېرىپ بۇ ئوغلىنىڭ ناھەق كېسىلگەنلىكىنى قايتا ئەرز قىلىدىغانلىقىنى بۇ تۈركىيەگە بېرىپ ئوقۇشنىڭكى جىنايەت ھېسابلانمايدىغانلىقىنى ئوغلىنىڭ تۈركىيەدىن كەلگەندىن كېيىن يەنە ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىغا قاتنىشىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئوقۇشنى تاماملىغانلىقىنى بۇ ئىككى مىڭ ئون ئۈچ بارغان تۈركىيەنىڭكى بۇنىڭ ھاياتىنى خاراب قىلىشقا ئەرزىمەيدىغانلىقىنى بۇ ئىشلار ھەققىدە مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنى ئىزدىگەن ۋە شۇ ئورگانلارغا نارازىلىقىنى ئاچچىق شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويغان شۇنىڭ بىلەن بۇ تەپتىش ۋە ساقچى ئورگانلىرى
راھىلە خانىمنىڭ
بۇ ئىشقا

بىز شۇ كىمنىڭ تۇتقۇنىنى نېمە سەۋەبتىن تۇتۇلغانلىقىنى سۈرۈشتۈرۈپ تېلېفون قىلىۋاتىمىزغۇ شۇ شۇ ئوغلى ئون بەش يىللىق كېسىلگەنكەن ئوغلىنىڭ شۇ كېسىلگەنلىكىگە نارازىلىق ئەرز سۇنۇۋاتقانىكەن شۇ جەريان تۇتۇلۇپتۇ
ئوغلىنىڭ ئىسمى زۇليار ياسىن فۇجيەن ئورمانچىلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەن ھازىر مۇشۇ نېمىنى پراكتىكا قىلىش جەريانىدا ئۈرۈمچىدە پراكتىكا قىلىۋاتقان ۋاقتىدا تۇتۇپ كەتكەن بالا ھازىر ئون بەش يىللىق كېسىلگەن ئىلگىرىكى خەۋەرلىرىمىزدە مەلۇم بولۇشىچە دۆلەت بىخەتەرلىكىگە ياتىدىغان دېلولاردا ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ مەھكۇمنى سۈرۈشتە قىلىش ھەققى يوقلۇقى مەلۇم بولغان ئابدۇۋەلى ئايۇپمۇ مۇشۇ سەۋەبتىن بەزى كىشىلەرنىڭ تۇتقۇندىكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى يۇرتىدىكى چاغدا ئەمەس چەت ئەلگە چىققاندىن كېيىن ئاشكارىلانغان ساقچى ھۆججەتلىرىدىن ئۇققانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ ھەتتا مۇشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا چەت ئەلگە چىققان بىرەيەن ئۆزىنىڭ نەۋرە ئىنىسىنىڭ قانچىلىك كېسىلگەنلىكىنى چەت ئەلگە چىققاندىن كېيىن مۇشۇ ئاشكارىلانغان تىزىملىكلەردىن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى دېگەندىن ئۇقۇپتۇ دېمەك ۋەتەندە بىر ئادەمنىڭكى قانچىلىك كېسىلگەنلىكىنى ئۇقۇش بۇ ھەقتە مەلۇمات ئېلىش بۇنى سۈرۈشتۈرۈش دېگەن نەرسە مۇمكىن ئەمەس ھالغا كەلگەن مەلۇم بولۇشىچە راھىلە جالالىدىن ئوغلى غايىپ بولغان كۈندىن ئېتىبارەن ئوغلىنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان بۇ ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئامالىنىڭ بارىچە تىرىشىپ باققان ئەمما ئۇنىڭ بۇ پەرزەنت مۇھەببىتى داۋاملىق ھالدا دۆلەت دۈشمەنلىكى دەپ قارىلىپ ئاگاھلاندۇرۇلغان ۋە تەھدىت سېلىنغان نەتىجىدە يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى تەڭرىتاغ رايونلۇق دۆلەت ئامانلىق ئەترىتىنىڭ تۆت نەپەر خادىمى تەرىپىدىن كەچتە ئۆيدىن تۇتۇپ كېتىلگەن ۋە شۇ پېتى ئۆيگە قايتمىغان مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئىندى بۇ راھىلە خانىمنىڭكى جەسۇرلۇق بىلەن ئوغلىنىڭ ئېغىر كېسىلگەنلىكىگە نارازىلىق بىلدۈرگەنلىكى ۋە بۇ نارازىلىقىنى ساقچى تەپتىش قاتارلىق ئورۇنلارغا يەتكۈزگەنلىكى راھىلە خانىمنىڭ تۇتۇلۇشىغا سەۋەب بولغان بولىدۇ تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ تەڭرىتاغ رايونلۇق دۆلەت ئامانلىق ساقچى ئەترىتى خادىمى راھىلە جالالىدىننىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى.
ھە ماۋۇ تەڭرىتاغ رايونلۇق دۆلەت ئامانلىق ئەترىتىمۇ؟ گوباۋمۇ؟ مۇھاجىرلار مېھمانخانىسى مۇشۇ سىلنىڭ تەۋەلىكىگە قارامدۇ؟ خۇاچياۋ بىڭگۈەن. ئۇنداقتا بۇ راھىلە جالالىدىن، شۇ يەردە ئىشلەيدىغان شۇ راھىلە جالالىدىن دېگەن ئايال قەيەردە تۇرۇۋاتىدۇ ھازىر؟ ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ سالامەتلىك ئەھۋالى قانداق ھازىر؟ بۇ بالىلىرى يامان ئەندىشە قىپ كېتىپتۇ. ھەم ئۇ تۇتۇپ كېتىپ يارىلىنىپ قالاتتى كىمدۇ بۇ يەنە؟ ئەگەر شۇ تۇتۇپ كەتكەن بولسا قەيەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ؟ شۇنى دەپ بەرسىڭىز، بىلىش ئۇلارنىڭ ھوقۇقى ئەمەسمۇ؟ قەيەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ؟ ئىسمىغا قاراپ تېپىپ بېرەمەن سىزگە، دەپ بېرەمەن سىزگە، پالانى يەردە دەپ ئىزدەپ سۈرۈشتۈرۈپ چىقىپ باقسا دېگەن. ئاز سالامەت. يا ئورنىنى دەپ بەرسەڭلا، قاماقخانىنى. قايسى قاماقخانىدىلىقىنى. ئىشلىگىلى بولمايدۇ، بىز بىلەلمەيمىز ئۇنى. لاگېر سىزولدى قايسى تۈرمىگە ئاپىرىپ بەردى، ئۇنى مەن بىلمەيمەن. بۇ يەردە تەكشۈرۈپ تاپقىلىمۇ بولمايدۇ. تۇتۇلغىنىنى بىلىسىز، نەدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى بىلمەيسىز. شۇنداقمۇ؟
ھە، توغرا. ئەمما ئۇ راھىلەنىڭ نۆۋەتتە قايسى قاماقخانىدا ئىكەنلىكى ۋە نېمە ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقى ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەرمىدى.

راھىلە جالالىدىننىڭ سالامەتلىكىگىمۇ ئېغىر تەسىر كۆرسەتكەن بولۇپ ئۇ ئۆيدىن ئېغىر ئاغرىق ھالىتىدە تۇتۇپ كېتىلگەن بىز راھىلە جالالىدىننىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى سورىغىنىمىزدا مەزكۇر خادىم بۇ ئۇچۇرلارنى ساقچىخانىغا بېرىپ سورىشىمىز كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ تېلېفوننى قويۇۋەتتى ئۇنداقسا ئىچىدىن باشقا خادىملاردىن بىرنى چاقىرىپ قويامسىز بىلىدىغان سوجاڭمۇ جىداۋيۈەنمۇ باشقا بىرسىنى. سىز ئەگەر ئۇنى بىلمەكچى بولسىڭىز ساقچىخانىغا كەلسىڭىز بولىدۇ. يۇقىرىدا ئوغلىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقان راھىلە جالالىدىننىڭ ئۆزىنىڭمۇ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنىڭ دەلىللەنگەنلىكى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئەپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى داۋاملىشىۋاتقان بۇ ئالتە يەتتە يىلدىن بۇيان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ۋاسىتىلىك قۇربانلىرىغا ئايلانغان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار تەشۋىش ئەندىشە ئېغىر روھىي ئازابلارنىڭ ئاسارەتلىرى ئىچىدە قالدى خۇددى ئۇيغۇرلار پسىخىكىلىق ئۇرۇشتا قالغاندەك بۇ خىل ئاسارەت ئۇزۇن داۋاملاشقانسېرى بۇنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ جەمئىيىتى ھاياتى ئائىلە تۇرمۇشىغا ئەپكېلىۋاتقان كرىزىسلىرى ھەر تەرەپلەردىن ئىپادىسىنى تاپماقتا بىر قانچە ئۇيغۇر ياش زەھەرگە بېرىلىپ ئاقىۋەت ئۆلۈپ كېتىپتۇ دېگەندەك ئېچىنىشلىق ئۇچۇرلار يېقىندىن بۇيان مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر جامائەتچىلىكىنى سىلكىدى زەھەرلىك چېكىملىكلەر مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا قانچىلىك يېقىن ئۇيغۇر جامائىتى بۇ مەسىلىگە قانداق مۇئامىلە قىلىشى كېرەك بۇ ھەقتە بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر پىكرىنى رادىيومىزدا ئورتاقلاشتى تۆۋەندە تەپسىلاتىنى گۈلچەھرە تەييارلىغان پروگراممىدىن ئاڭلىغايسىلەر خىتاينىڭ ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىن توختىماي ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللەت سۈپىتىدىكى مەۋجۇتلۇقىغا خىرىس قىلماقتا ھالبۇكى، ئالتە، يەتتە يىل، ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇن يىل داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى سەۋەبلىك ئۇيغۇر ئېلىگە قايتالماي، ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىلىۋاتقان، ھەتتا خەۋەرمۇ ئالالمايۋاتقان چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار بۇ ئازابلار سەۋەبلىك ئوخشىمىغان پىسخىكىلىق ئاسارەتلەرنى بېشىدىن كەچۈرمەكتە. ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنكاسلىرىدىن مەلۇمكى، گەرچە، خىتاينىڭ زۇلۇملىرىغا قارشى چەت ئەللەردىكى كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلار ئوخشىمىغان يوللاردا خىتاينىڭ جىنايىتىنى پاش قىلىش، ئۇنىڭغا قارشى تىنچ يولدا كۈرەش قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇپ، مىللەت بولۇش سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تىرىشىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، يەنىلا ئۆزى، ئائىلىسى، مىللىتى ئۇچرىغان بۇ زۇلۇملارغا پەقەتلا رېئاللىقتىن قېچىش، چۈشكۈنلىشىش، ھەتتا زەھەرگە بېرىلىپ بىھۇدە ئۆزىنى ھالاك قىلىش يوللىرىنى تاللىۋالغانلارنى يوق دېگىلى بولمايدىكەن. يېقىندىن بۇيان چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار قوللىنىۋاتقان ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىلىرى ۋە تور مۇنبەرلىرىدە زەھەرگە ئۆگىنىپ قېلىشنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ كېلىۋاتقان ئاسارەتنىڭ بىر شەكلى سۈپىتىدە ئىپادىلىنىۋاتقانلىقى مۇنازىرە تېمىسىغا ئايلانغانىدى.

ئېچىنىشلىق ۋەقەلەر ئاشكارا بولغان. بۇلار مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا بۇ مەسىلىگە جىددىي قاراش توغرىلىق ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بەرگەنىدى، يېقىنقى يىللاردا زەھەرنىڭ تۈرلىرى ھەسسىلەپ كۆپىيىپ، خىمىيەلىك تەركىبلەر بىلەن ياسالغان فېنتانىل دېگەندەك يېڭى يېڭى تىپتىكى زەھەرلەرنىڭ ھالاك قىلىش، ئۆلتۈرۈش كۈچىنىڭ يۇقىرى بولۇشى، ئەرزان بولۇشى بىلەن دۇنيادا زەھەرگە قارشى تۇرۇشقا كەسكىن رىقابەت تۇغدۇرماقتا. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئىچىدە زەھەرلىك چېكىملىككە ئۆگىنىپ قالغانلارنىڭ سانى ياكى ئۇلارنىڭ نېمە ئۈچۈن زەھەرنى تاللىغانلىقىغا قارىتا ئېنىق ئىستاتىستىكا ۋە ياكى جاۋاب يوق ھالەتتە زەھەرلىك چېكىملىكلەرنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا زادى قانچىلىك يېقىنلىقى ۋە ئۇنىڭ ئاسارەت ۋە ئىزتىراپ ئىچىدە تۇرۇۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا، ئۇيغۇر ياشلىرىغا ئېلىپ كەلگۈسى يامان ئاقىۋەتلىرىنىڭ ئالدىنى قانداق ئېلىش توغرۇلۇق ئامېرىكىدىكى خەلقئارا تىنچلىق كاتالىزاتورىنىڭ غەربىي شىمال رايون دىرېكتورى دوكتور بىل كلاركنىڭ پىكىرلىرىنى سورىدۇق.
ئامېرىكا سىياتل شەھىرىدە تۇرۇۋاتقان دوكتور بىل كلارك ئەپەندى بىزنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېيتقاندا، بەزى ئۇيغۇرلارنىڭ زەھەرگە ئۆگىنىپ قېلىشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ كېلىۋاتقان ئىككىلەمچى زەخمىنىڭ يەنە بىر خىل ئىپادىسى دېيىشكە بولامدۇ دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
شۇنداق، چۈنكى مەست قىلىش دورىلىرى ئۇلار ئۈچۈن ئازابلاردىن قىسقا مۇددەتلىك قۇتۇلۇشنىڭ ئامالى. بۇ ھەقتە مەن بەك جىق ئويلايمەن. مەن سىياتلدا شۇنداق ياش ئۇيغۇر بالىلارنى كۆردۈم. ئۇلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلانغاندىن بېرى ئۆيلىرىگە قايتىپ كېتەلمەي، ھەتتا ئاتا-ئانىسى بىلەن ئالاقىمۇ قىلالماي، يەنە بىر تەرەپتىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىگىمۇ قوشۇلالماي ئارىلىقتا قالغان، چوڭقۇر روھىي بېسىم، ئاسارەتتە قالغان ياشلار. مەن ئۇلاردىن ئەنسىرەيمەن. چۈنكى ئۇلارنىڭ چىقىش يولى تېپىشى تېخىمۇ رىقابەتلىك بولىدۇ. ئەگەردە ئۇلار ۋەتەندە بولسا، پۈتۈن بىر توپلۇق ئىچىدە بولىدۇ. ئەمما ئۇلار چەت ئەلدە تارقاق، ۋە تولىمۇ يالغۇز. ئەلۋەتتە مەن ئۇلارغا ۋەكىللىك قىلىپ گەپ قىلالمايمەن. لېكىن ئىنسان كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچىنى پۈتۈنلەي يوقاتقاندا، ئۇلار ھېچ بولمىغاندا پەيزىنى سۈرۈش ئىستىكىدە زەھەرنى تاللاپ قېلىش ئېھتىمالى بار. دوكتور بىل كلارك ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرلىرىدىن توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرلىرىغىچە ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئۇيغۇر ئېلىدە ئون يىلدىن ئارتۇق ياشىغان، ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى تەتقىق قىلغان، ھازىرمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبلىك باشتىن ئۆتكۈزۈۋاتقان ئاسارەتلەر، روھىي ئازابلار ۋە ئۇنى داۋالاش ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇ ئۆزىگە ئوخشاش بىر قانچە روھىي ساغلاملىق كەسپىي خادىملىرىنى، مۇتەخەسسىسلەرنى تەكلىپ قىلىپ، ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى قاتارلىق تەشكىلاتلار بىلەن ھەمكارلىقتا ئۇيغۇر ساغلاملىق تەشەببۇسى، UWI، نى قۇرغان. ئۇنىڭ يېتەكچىلىكىدىكى مەزكۇر گۇرۇپپا ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ۋە شەخسلەرگە خالىس مۇلازىمەت قىلىپ كەلمەكتە. دوكتور بىل كلارك ئەپەندى يەنە خىتاينىڭ مۇستەملىكە ۋە ئىزچىل باستۇرۇش سىياسەتلىرىگە ئۇچراپ كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ مەيلى قاچان ۋە ياكى قەيەردە بولسۇن، بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا، زۇلۇمنىڭ قۇربانى بولۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە زەھەر ياكى مەست قىلىش دورىلىرىغا تايىنىپ ئازابلاردىن قۇتۇلۇشقا ئۇرۇنۇشتەك بۇ خىل تۇيۇق يولنى تاللاشقا ئوخشاش ھادىسىلەرنى ئۇلاردا بىر قانچە ئەۋلاد داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئېغىر ئاسارەتنىڭ ئىپادىلىنىش شەكىللىرىنىڭ بىرى دەپ قارايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. بۇ ماڭا توقسىنىنچى يىللاردا ئۈرۈمچىدە ئابدۇللا ئىسىملىك بىر ھۆكۈمەت خادىمى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمنى يادىمغا سالدى. ئۇ خېلى يۇقىرى مائاشلىق ھۆكۈمەت خادىمى ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىتىگە سېلىۋاتقان زۇلۇملىرىغا بەرداشلىق بېرەلمەي، ئاخىرى بىر ھاراقكەشكە ئايلانغانلىقىنى بايان قىلىپ، بۇ ئازابلارنى پەقەت ھاراق ئىچىپ مەست بولغىنىدا ئاندىن ئازراق قۇتۇلغاندەك بولىدىغانلىقىنى، ئۆزىنى مەست قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈمەتتىن ئالغان مائاشىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ھاراققا خەجلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەرگەن ئىدى. ھازىرچۇ؟ ھەتتا چەت ئەللەردە بولسىمۇ بۇ ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئىككىلەمچى زەخىملەنگۈچىلەر بولۇش سۈپىتى بىلەن ئوخشاشلا بۇ ئاسارەتتىن قۇتۇلالمىدى. ئەپسۇسكى، زەھەرگە بېرىلىش

زەھەرگە ئۆگىنىپ قېلىشنىڭ سەۋەبىنى خىتايدىن ئىزدەشنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۆزىمىزنى ئالداش بولىدۇ دەيدىغان قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئەمدى ئەلۋەتتە ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنىڭ نۇرغۇن نەرسىلەرنىڭمۇ ئۇنىڭمۇ بۇنىڭغا نېمىسى بار، لېكىن ئۇنداق دېسەك ئامېرىكىدىكىدەك باياشات، ئەركىن، دېموكراتىك بىر جەمئىيەتتىمۇ بۇ زەھەرلىك چېكىملىك مەسىلىسى ئېغىر بىر مەسىلە. چۈنكى بۇلارنىڭ ئاتا ئانىسى لاگېردا ئەمەسقۇ. ئۇ مەسئۇلىيەتنى بۇنداق ئىزدەش توغرا ئەمەس چۇ بۇ يەردە. ئاتا سۈت كېتىپتىكەن، بېشىغا ئېغىر كۈن كەپتىكەن، چۈشكۈنلىشىپتىكەن، شۇڭا چېكىپتۇ دېگەندەك ھېلىقى سەۋەنلىكنى باشقا يەردىن ئىزدەپ، ئۇنى توغرا چۈشىنىشكە تىرىشىش تىرىشقانلىق پۈتۈنلەي ئۇلارغا خاتا سىگنال بەرگەنلىك. گۈلچېھرە تەييارلىدى.
دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىرىنچى نومۇرلۇق ھوقۇقدار دەپ قارىلىۋاتقان ما شىڭرۇينىڭ نۆۋەتتىكى سىياسەتنى ئۇزۇن مەزگىل بوشاشماستىن ئىجرا قىلىش ھەققىدىكى باش ماقالىسى بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىيازنىڭ ئوخشاش تېمىدىكى باش ماقالىسى چەت ئەللەردىكى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى بولۇپمۇ ما شىڭرۇينىڭ ئۆتكەن ئون يىل مابەينىدە ئۇيغۇر دىيارىدا بارغانسېرى يۇقىرى پەللىگە ئېلىپ چىقىلغان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش سىياسىتىنى بۇندىن كېيىنكى بارلىق خىزمەتلەرنىڭ تۈپكى ئاساسى ھەمدە باش قىبلىنامىسى دەپ كۆرسىتىشى ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە بارلىققا كېلىۋاتقان ۋەزىيەتنىڭ يۇمشاۋاتقانلىقى ھەققىدىكى ئەپسانىلەرنى بىتچىت قىلىۋەتتى بۇ ساھە بىلەن تونۇشلىقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى

ما شىڭرۇي ئۆزىنىڭ ئوبزور ماقالىسىدا تەكىتلەپ ئۆتكەندەك، ئەركىن تۇنىيازمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتىن ئىبارەت باش ۋەزىپىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، خىتايچە زامانىۋىلاشقان قۇرۇلۇشنىڭ شىنجاڭ بابىنى زور كۈچ بىلەن يېزىپ چىقايلى سەرلەۋھىلىك ئوبزورىدا خۇددى باش سېكرېتار شى جىنپىڭ كۆرسىتىپ ئۆتكەندەك، ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك ئورنىتىشتەك باش نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن پارتىيەمىزنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى تۇرغۇزۇپ چىقىشىمىز لازىم. بۇنىڭدا بىز ئالدى بىلەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرغاندىلا، بۇ ئىستراتېگىيەنى تۈپلۈك ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك يوسۇندا ئىجرا قىلىشقا شارائىت يارىتىلىدۇ، دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تۇنىياز بۇ جايدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تايىنىش نۇقتىسى ھەققىدە توختىلىپ، رايون تەۋەسىدىكى ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكلەرنى ئاساس قىلىدىغان زامانىۋى كەسىپ قۇرۇلمىسى ھەققىدە ۋەزخانلىق قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە سەككىز كەسىپ توپىنى بەرپا قىلىش، نېفىتخىمىيە، سىلىكون ماتېرىياللىرى، يېڭى تىپتىكى ئېلېكتىر سىستېمىسى، كانچىلىق ۋە كۆمۈرسازلىق قاتارلىق ساھەلەرنىڭ بۇنىڭدىكى غول تارماقلار ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. ئەركىن تۇنىيازنىڭ بايانلىرىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئۆزىدە بۇ ساھەنىڭ ھەممىسىدىلا ئۇيغۇر دىيارى خىتايدىكى ئوخشاش كەسىپلەر بويىچە قىرىق پىرسەنتتىن يۇقىرى بولغان ئىشلەپچىقىرىش سەۋىيەسىنى ئىشقا ئاشۇرغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاينىڭ ئېنېرگىيە ئىستراتېگىيەسى ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم كاپالەت رايونى بولغان. نەتىجىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى نېفىت قېزىش، كۆمۈر قېزىش، تەبىئىي گاز قېزىش دېگەنلەرنىڭ ھەممىسىدىلا مەيلى كۆلەم ياكى مىقدار جەھەتتە بىر قاتلانغان. ئەركىن تۇنىيازنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يۆتكەش، غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەش، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى سىرتقا يۆتكەش نامىدىكى قۇرۇلۇشلارنىڭ ھەممىسىدىلا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت، مەركىزىي ھۆكۈمەت بېكىتىپ بەرگەن خىزمەت ۋەزىپىسىنى ئاشۇرۇپ ئورۇنلاش بىلەن تەقدىرلەنگەن. ئەركىن تۇنىياز مانا مۇشۇ خىلدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ھەققىدە قەلەم تەۋرىتىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى سىرتقا يۆتكەشتە سەكسەن مىليون توننا كۆمۈر يۆتكەلدى، شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يۆتكەش قۇرۇلۇشىدا بىر يۈز يىگىرمە تۆت مىليارد كىلوۋات توك يۆتكەلدى، نېفىت ۋە تەبىئىي گازنى يۆتكەشتە مەملىكەت بويىچە بىرىنچىلىك قولغا كەلتۈرۈلدى، غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەشتە بولسا ئاتمىش بەش مىليارد كۇب مېتىر گاز يۆتكەلدى دەپ كۆرسىتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇ خىل زامانىۋى تۈس ئالغان بايلىق قېزىش ھەرىكىتىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات دەپ تەسۋىرلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور بۇنىڭ ئەمەلىيەتتە تەرەققىيات گۈللىرى بىلەن نىقابلانغان ئىقتىسادىي تالان-تاراجدىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
خىتاي كومپارتىيىسى شىنجاڭنى ئۆز مەقسىتى ئۈچۈنلا، شۇنىڭدەك شىنجاڭدىكى بەزى شەيئىلەر ئۈچۈنلا تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ. بۇ خىل تەرەققىياتنى شىنجاڭدىكى باشقا تەركىبلەر ئۈچۈن قوللىنىشقا بولمايدۇ. يەنە كېلىپ شىنجاڭدىكى باشقا تەركىبلەر خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى بايلىق قېزىش ئىشلىرى ئۈچۈن پۇتلىكاشاڭ ھېسابلىنىدۇ. شۇنداق بولغان ئىكەن، خىتاي ھۆكۈمىتى دەۋاتقان تەرەققىيات ئەمەلىيەتتە بايلىق قېزىش ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. چۈنكى ئۇلار ھازىر تەبىئىي بايلىقلارنى، يېزا ئىگىلىك بايلىقلىرىنى قېزىشنى جىددىي داۋام قىلماقتا. ئەپسۇسكى، سىزنىڭمۇ ياخشى خەۋىرىڭىز بولغىنىدەك، شىنجاڭدىكى يەرلىك خەلق، بولۇپمۇ تۈركىي خەلقلەردىن ھېسابلىنىدىغان ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە ھازىر بۇ خىل بايلىق قېزىش شەكلىدىكى تەرەققىياتنىڭ توسالغۇلىرى بولۇپ قېلىۋاتىدۇ ياكى بولمىسا ئۇلار ئۈچۈن مەجبۇرىي ئەمگەك قىلىدىغان كىشىلەرگە ئايلىنىپ قېلىۋاتىدۇ. مانا بۇ بېيجىڭ دەۋاتقان تەرەققىياتتۇر.

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، مەزكۇر رايوننىڭ جۇغراپىيە جەھەتتىكى ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، شىنجاڭنى ئومۇميۈزلۈك سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدىكى كۆۋرۈككە ئايلاندۇرۇش، بۇ كۆۋرۈك ئارقىلىق ياۋرو ئاسىياغا ۋە غەربكە كېڭەيگەن تەرەققىيات مېخانىزمىنى يارىتىش لازىملىقىنى تىلغا ئالىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى كۆز قارىشى ھەققىدە ما شىڭرۇيمۇ ئۆز ماقالىسىدا ئايرىم توختالغان بولۇپ، بۇ ھەقتىكى ئەھۋاللار ھەققىدە شى جىنپىڭنىڭ سۆزلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ، شىنجاڭ خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش پۈتۈن پارتىيە ۋە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ زور ئىشىغا بېرىپ چېتىلىدۇ، دېگەن. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئىلشاد ھەسەن نېمە ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇنداق بىر مەنتىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.
بىز ياخشى قارايدىغان بولساق، مەيلى ۋاڭ خۇنىڭنىڭ بولسۇن، مەيلى ئەركىن تۇنىيازنىڭ، مەيلى ما شىڭرۇينىڭ بولسۇن، بۇ سۆزلىرى خۇددى شۇ ۋاقىتتىكى ساقچىنىڭكى باش مىنىستىرى بولغان جاۋ كۆجىنىڭ سۆزىدە بار، چېن چۈەنگونىڭ سۆزىدە بار، بۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ سۆزىدە نەق مۇشۇ سۆز بار. دېمەك، بۇ يەردە يېڭىلىق يوق. يەنىلا شۇ شى جىنپىڭنىڭكى شۇ سىياسىتى. يەنە بۇ يەردە مېنىڭ دەپ كېلىۋاتقان خىتاي كوممۇنىست. بولۇپمۇ شى جىنپىڭ ئاغدۇرۇلغۇچە خىتاي بۇ سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرىدۇ. ھازىر خىتاي شەرق تەرەپتىن دېڭىز ئارقىلىق خەلقئاراغا، دۇنياغا چىقىدىغان يولىنى ئامېرىكا ئاساسەن توساۋاتىدۇ، توساپ بولدى. ئەمما بىزنىڭ ۋەتەن ئارقىلىق، ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق ئەرەب دۇنياسى مۇشۇ تەرەپتىن ياۋروپاغا يەنە خىتايغا بىر يول بار. بۇ تەرەپ ئامېرىكىنىڭ ئاجىز تەرىپى. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ يەرنى خىتاينىڭكى كەلگۈسىدىكى دۇنياغا تەرەققىي قىلىش، دۇنياغا ئۆزىنىڭ كۈچىنى كۆرسىتىشتىكى بىردىنبىر قېلىپ قالغان ئەڭ مۇھىم بىر تۈگۈن مانا دېگەندە. ئۇنىڭدىن باشقا، خىتاينىڭ ھازىرقى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىق دېگىنىمىز بۇ سىياسەتمۇ، بۇمۇ شى جىنپىڭنىڭكى مانا دېگەن ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ بىر قوللۇق تۈزەپ چىققان ۋەھشىيانە بىر سىياسىتى. بۇ سىياسىتىدىن ئارقىغا يېنىش مەجبۇر بولغان ۋاقتىدا خىتاينىڭكى، بولۇپمۇ شى جىنپىڭنىڭكى بىر بەلۋاغ بىر يوللا ئەمەس، ئۆزىنىڭ پۈتۈنلەي ھاكىمىيەت بىراقلا غۇلايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىتاينىڭ سىياسىتى يەنە بىزنىڭ ۋەتەننىڭكى مۇقىملىغىنى ئاتالمىش خىتاي تەرەپنىڭ مۇقىملىغىنى ساقلاپ بۇ شى جىنپىڭ ۋە خىتاي كوممۇنىستلارنىڭكى تۈزگەن سىياسىتىنىڭ ۋە دۇنياغا شىلتىڭ ئاتىمەن دېگەن ستراتېگىيە پىلاننىڭ ئەمەلگە ئاشالىشىش، ئاشالماسلىقىغا بىۋاسىتە باغلانغان. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇنى ئەڭ مۇھىم دەپ قارايدىغان تۈپتىكى سەۋەب شۇ يەردە. نۆۋەتتە سىياسىي كونتروللۇقتىكى بىر تىزىق مارجان دەپ قارىلىۋاتقان ئەركىن تۇنىياز، ۋاڭ خۇنىڭ ۋە ما شىڭرۇينىڭ باش ماقالىلىرىدا بىردەك ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەڭ داغدۇغىلىق قۇرۇلۇشلارنىڭ بىرى سۈپىتىدە تەسۋىرلىنىۋاتقان ئىشلارنىڭ بىرى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ھەققىدىكى بايانلاردۇر. بۇ ھال بىردەك ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك ئورنىتىشتەك باش نىشاننىڭ ئاساسى دېيىلىۋاتقان بولۇپ، ۋاڭ خۇنىڭ بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى ساقلاش ۋە قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى دائىملاشتۇرۇش لازىم دەپ كۆرسەتكەن. شۇنداقلا بۇنىڭ باش نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ كاپالىتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ۋاڭ خۇنىڭنىڭ بۇ ھەقتىكى يوليورۇقلىرى ما شىڭرۇينىڭ ئوبزورىدىمۇ ئەينەن ئۇچرايدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە مەخسۇس توختىلىپ، شىنجاڭنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ۋە بۇنى ھەممىلا ساھەگە ئومۇملاشتۇرۇش ماھىيەتتە دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە شىنجاڭدىكى ئىجتىمائىي ۋەزىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداشنىڭ ئۇل تېشى دېگەن. شۇنىڭدەك، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مەركىزىي تېمىنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە مۇقىملىقنى ساقلاش ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن. بۇ ھال خىتاي زىيالىيسى ۋاڭ لىشيۇڭنىڭ ئەينى ۋاقىتتا شىنجاڭدا تېررورلۇققا چېتىلىدىغانلارمۇ ئۇيغۇر، مۇقىملىقنى بۇزىدۇ دەپ قارىلىدىغانلارمۇ ئۇيغۇر، چۈنكى خىتاي پۇقرالىرى ھېچقاچان بۆلگۈنچىلىك ياكى تېررورلۇققا چېتىلمايدۇ دېگەنلىكىنى ئەسلىتىدۇ. يەنە بىر ياقتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالدى بىلەن تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تېمىسىدا قانۇن ۋە نىزاملارنى تۈزۈپ چىقىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا سىڭىپ كەتكەن كۆپلىگەن ھادىسىلەرنى قانۇنسىز قىلمىش دەپ بېكىتىۋېلىش، ئاندىن مۇشۇ بويىچە ئۇيغۇرلارنى جازالاش، شۇنىڭدەك كوللېكتىپ ھالدا جازا ھۆكۈمنامىسى ئېلان قىلىش دېگەندەك قىلمىشلىرىنى كىشىلەرنىڭ يادىغا سالىدۇ. بۇ توغرىسىدا سۆز بولغاندا دوكتور ئاندرېس كور بۇنىڭ سىياسىي ئالدامچىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى تىلغا ئالىدۇ.
شىنجاڭدا قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش دېگەنلىك تېخىمۇ توغرىسىنى ئېيتقاندا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ كالتەك چوماق بىلەن ئىدارە قىلىش دېگىنىدىن باشقا نەرسە ئەمەس بۇ قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىشمۇ ئەمەس دېموكراتىيەمۇ ئەمەس ئەكسىچە پۈتۈنلەي ھاكىم مۇتلەقلىق بويىچە ئىدارە قىلىش دېمەكتۇر شۇنداقلا سېپى ئۆزىدىن لۈكچەكلىكتۇر بىز بۇنى فاشىزم دېسەكمۇ بولىدۇ. چۈنكى فاشىزمدا گىتلېر ياكى مۇسسولىنىنى قوللىغۇچى لۈكچەكلەر كوچىمۇ-كوچا ئايلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ ئىدىيىسىنى باشقىلارنىڭ قوبۇل قىلىشىغا تاڭىدۇ. ھازىر شىنجاڭدىكى ئىشلار مۇشۇنىڭغا بەكمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ. قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش بولسا دېموكراتىيەنىڭ ئىپادىلىنىشى. ھازىر بىز شىنجاڭدا كومپارتىيە ئەزالىرى بولغان خىتايلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە قەدەر تاجاۋۇز قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇ خىلدىكى ئېتنىك تازىلاشنىڭ كىشىلەرنىڭ ھۇجرا ئۆيلىرى، ئاشخانا ئۆيلىرى، شۇنداقلا مېھمانخانا ئۆيلىرىگە قەدەر ئومۇملىشىپ بولغانلىقىنى كۆرمەكتىمىز. شۇڭا بۇنى دېموكراتىيە ئۆلچىمىدىكى قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش دېيەلمەيمىز. بۇ پەقەت لۈكچەكلىكتۇر.
شىنجاڭنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىدىيەسى ئەركىن تۇنىيازنىڭ ئوبزورىدىمۇ خۇددى شۇ تەرىقىدە ئورۇن ئالغان بولۇپ، بۇنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئۇتۇق قازىنىشىدىكى بىر مۇھىم كاپالەت ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. ئۇ تىلغا ئالغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بولسا، نۆۋەتتىكى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشتەك باش ۋەزىپىنىڭ كاپالىتى بولۇپلا قالماستىن، ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك ئورنىتىشنىڭ تۈپلۈك، ئۇللۇق، شۇنداقلا مەڭگۈلۈك شەكىل ئېلىشىدىكى مۇھىم ۋاسىتە. ئەركىن تۇنىيازنىڭ بۇ سۆزلىرى نۆۋەتتىكى مۇقىملىق تەدبىرىگە مەركەزلەشكەن قانۇنچىلىق تەدبىرىنىڭ بۇندىن كېيىن تېخىمۇ مۇكەممەل شەكىل ئالىدىغانلىقىنى ئاشكارا ئىپادە قىلغان. ئەمما ما شىڭرۇي ۋە ئەركىن تۇنىياز بىردەك قانۇنچىلىق ھەققىدە سۆز بولغاندا بۇ قۇرۇلۇشنىڭمۇ پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىگە مۇتلەق بويسۇنۇشى لازىملىقىنى ئېيتقان. بۇ خىلدىكى پارتىيەنىڭ نازارىتىدە بولىدىغان قانۇنچىلىق ھەققىدە سۆز بولغاندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ خادىمى دوكتور ھېنرى شاجېۋىسكىي بۇ يەردە قانۇننىڭ خاراكتېرى ئەڭ مۇھىم ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.

ئەمما بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇنداق ئەمەس. چۈنكى خىتاي كومپارتىيەسى قانۇن مېخانىزمىغا قارىتا بەكمۇ قاتتىق بولغان كونتروللۇقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بولغان. بۇ ھال ئۇيغۇر رايونىدا تېخىمۇ گەۋدىلىك. ئۇنداقتا قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ ئېنىقكى، بۇ سىياسىي كونتروللۇقتىن باشقا نەرسە ئەمەس. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدا ھېچقانداق باراۋەرلىكمۇ مەۋجۇت ئەمەس.

خىتايدا بولۇپمۇ ئۇيغۇر رايونىدا ھاكىم مۇتلەقلىقتىن باشقا ھېچقانداق رول ئوينىمايدۇ. ما شىڭرۇينىڭ ئوبزورىدا بۇ خىلدىكى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئۆز نۆۋىتىدە شىنجاڭغا باغلىنىشلىق بولغان چەت ئەل كۈچلىرى بىلەن بولغان كۈرەشكىمۇ تەدبىقلاش ئالاھىدە ئورۇن ئالغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ شىنجاڭ مەسىلىسىنى باھانە قىلىپ، خىتاينى قىسماققا ئېلىش سۇيىقەستىنى بىتچىت قىلىشتىكى قانۇنلۇق كۈرەش ئۈچۈنمۇ مۇھىملىقىنى ئەسكەرتكەن.
ماي ئېيىدا خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدىن كېيىن، خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى ئىقتىسادىي كېڭەيمىچىلىكىنى بارغانسېرى تېزلەتمەكتە. دەرۋەقە، يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى قارامايدا ئېچىلغان دۇنيا ھەقىقىي شىنجاڭنى كۆرسۈن تېمىسىدىكى تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئالاقە تورى يىغىنىغا ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستان دۆلەتلىك خەۋەر ئاگېنتلىقلىرىنىڭ مەسئۇللىرىنىڭ ئىشتىراك قىلىشى خەلقئارادىكى، جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئالاقىدار مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورى يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى دۇنيا ھەقىقىي شىنجاڭنى كۆرسۈن، سالام يىپەك يولى تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئالاقە تور يىغىنىنىڭ قارامايدا ئېچىلغانلىقىغا مەخسۇس سەھىپە ئاجراتقان مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئالىملار، خىتاي ۋە چەت ئەلدىكى ئاساسلىق تاراتقۇلارنىڭ ۋەكىللىرى، ئاخبارات ۋە ئالاقە ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ خەلقئارالىق ئالاقە ساھەسىدىكى ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ۋەكىلى بىر يەرگە جەم بولۇپ، چېگرا ھالقىغان تېمىلار بويىچە سۆھبەتلەشكەن. مەزكۇر تور يىغىنىغا ئۆزبېكىستان تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر تورىنىڭ دىرېكتور باش مۇھەررىرى ۋە قىرغىزىستان كابار دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ دىرېكتورىمۇ ئىشتىراك قىلغان خىتاي ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى دەۋر بۆلگۈچ ھەمكارلىقىنىڭ باشلىنىشى دەپ مەدھىيەلىگەن ماي ئېيىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئون توققۇزىنچى كۈنلىرى خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدىن كېيىن خىتاينىڭ بىر بەلباغ يول ئىستراتېگىيىسى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى سودا ئېنېرگىيە ۋە ئىقتىسادىي ساھەلەردىكى كېڭەيمىچىلىك ۋە ھەمكارلىقنى بارغانسېرى كۈچەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم دەرۋەقە خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت رەھبىرىنى خىتايدا كۈتۈۋېلىشىدىن كېيىن دۇنيا ھەقىقىي شىنجاڭنى كۆرسۇن تېمىسىدىكى تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئالاقە تور يىغىنىغا ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستان دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقلىرىنىڭ مەسئۇللىرىنىڭ قاتنىشىشى شۇنداقلا خەلقئارا ئالاقە قىممەت شەكىللەندۈرۈش تېمىسىدىكى مۇھاكىمە مۇنازىرە ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇشنى ئاساس قىلغان مەزكۇر خەلقئارا ئالاقە تور يىغىنىدا نۇقتىلىق ھالدا ئىنتېرنېت ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ تۈردە پايدىلىنىشنىڭ زامانىۋىلاشقان جۇڭگو ۋە شىنجاڭنىڭ ھېكايىلىرىنى ياخشى

خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە بۇ خىل زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنىڭ ھېكايىلىرىنى ياخشى سۆزلەشكە تەشۋىق قىلىشقا قارىتىپ ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى سودا ۋە ئىقتىساد پۇرسەتلىرىنى شۇنىڭدەك تەسىر كۈچىنى كېڭەيتىشنى مەقسەت قىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا

شۇنداقلا يەنە ئۇنىڭ دىققىتى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا قارىتىلىۋاتقان مۇشۇنداق پەيتتە ئۇ ئىلگىرىكىگە ئوخشاش ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە تەسىر كۈچىنى كۆرسىتەلمەيدۇ يەنە بىر تەرەپتىن ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىپ چىقىشى ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر بوشلۇق پەيدا قىلدى شۇڭا ئېنىقكى خىتاي مانا مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ

تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئىككىگە بۆلۈنگەن ئايلانما ئۈستەل سۆھبىتىدە ئۆزبېكىستان تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر تورىنىڭ دېرىكتورى باش مۇھەررىرى ۋە قىرغىزىستان خەۋەر دۆلەت ئاگېنتلىقىنىڭ دېرىكتورىمۇ مەزكۇر يىغىننىڭ باش تېمىسى بولغان خەلقئارا ئالاقە قىممەت شەكىللەندۈرۈش تېمىسىدا ئۆزلىرىنىڭ مۇلاھىزە ۋە تەكلىپ پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇلار بىردەك نۆۋەتتە ھەقىقىي ئۇچۇر كەمچىل شارائىتتا خىتاينىڭ چەت ئەللىك مۇخبىرلارنى كۆپلەپ خىتايغا كېلىپ ئەمەلىي پائالىيەت ۋە نەق مەيدان زىيارىتىگە تەكلىپ قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى شۇنداق بولغاندىلا دۇنيا ھەقىقىي جۇڭگو ۋە ھەقىقىي شىنجاڭنى كۆرەلەيدىغانلىقى توغرىسىدا خىتاي تەرەپتە تۇرۇپ سۆز قىلغان قازاقىستاندىكى سىياسىي ئانالىزچى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرى خەلقئاراغا پاش بولۇپ خەلقئارا تەشكىلاتلار بىر قىسىم دۆلەت ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلىنغاندىن كېيىن خىتاي بۇ تۈردىكى تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىش ئارقىلىق خەلقئارادىكى خۇنۈكلەشكەن ئوبرازىنى ۋە ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە ئۇرۇنغان ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى: ئوتتۇرا ئازىيادىكى دۆلەتلەردە ھازىر رۇسىيەنىڭ ئوبيېكتىپ سەۋەب بىلەن تەسىر دائىرىسى كۈندىن كۈنگە ئاجىزلىشىۋاتىدۇ ئامېرىكا باشلىق غەربنىڭ تەسىر دائىرىسى تېخى كۈچەيگىنى يوق مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا خىتاي ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلىرىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسىغا كىرگۈزۈۋېلىش تولۇق ئۆزىگە قارىتىۋېلىش ئۈچۈن مانا شيەن بەش پليۇس بىر يىغىنىنى ئۆتكۈزدى ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە ئارقا ئارقىدىن سورۇنلارنى ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. مانا ئەمدى ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ۋەكىللىرىگىچە تۆۋەنلەپ چۈشتى. مانا مۇشۇ مۇھىم خىتاي ئوتتۇرا ئازىيا ئۈچۈن پۈتۈن ئامېرىكا باشلىق غەربكە جەڭ ئېلان قىلىۋاتىدۇ. بۇ يەردىن ھەممىسىنى سىقىپ چىقىرىش ئۇنىڭ تۈپ ئاساسىي مەقسىتى. يەنە مۇشۇ ئوتتۇرا ئازىيا خىتاينىڭ ئۈست قۇرۇلمىلىق ئىستراتېگىيىلىك ئىنتايىن ئۇزاقنى كۆزلىگەن يامان غەرەزلىك بىر بەلۋاغ بىر يول ئىستراتېگىيىلىك سىياسىتى دائىرىسىدە مۇھىم جۇغراپىيىلىك ساياسىي ئورۇننى ئىگىلەيدۇ ھەربىي ئورۇننى ئىگىلەيدۇ مانا مۇشۇنداق مۇھىم مەسىلىلەر خىتايغا مۇشۇنداق ھەرىكەت قىلىشقا يامان غەرەزلىك، يامان سىياسەتنى ئىلگىرى سۈرۈشكە دەۋەت قىلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە خەلقئارا ۋەزىيەت بۇنىڭغا يار بېرىۋاتىدۇ. ھازىر ئامېرىكا باشلىق غەرب پۈتۈن دىققىتىنى، پۈتۈن كۈچىنى ئۇكرائىنىغا مەركەزلەشتۈرگەنلىكتىن، ئوتتۇرا ئازىيادا روسىيەنىڭ تەسىر دەرىجىسى ئاجىز، غەربنىڭ تېخى ئەمدى بولۇۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئوتتۇرا ئازىيا بۈگۈن خىتاينىڭ جەڭ مەيدىنىغا ئايلاندى.
ھالبۇكى، قەھرىمان ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قارىتا سودا ئىقتىسادىي جەھەتتىكى كېڭەيمىچىلىكىدىن باشقا، يەنە تۈرلۈك ساياھەت، شۇنداقلا نۆۋەتتە يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنتېرنېت ۋە ئاخبارات ئالاقە ۋاسىتىلىرىنىڭ رولى ئارقىلىق زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنىڭ ھېكايىلىرىنى ياخشى سۆزلەش تەشۋىقاتىنى بار كۈچى بىلەن زورايتىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇ تەشۋىقاتلارنىڭ تەسىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە ئوخشاش تەسىر كۆرسەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. خىتاي توغرۇلۇق ئەڭ كۈچلۈك تەشۋىقات بۇ تاجىكىستاندا، ئەمما كېيىنكى ۋاقىتتا قىرغىزىستاندىن باشلاندى. ئۇنىڭدىن كېيىن تۆۋەنرەك دەرىجىدە ئۆزبېكىستاندا. قازاقىستاندا بولسا ۋەزىيەت مانداق. بىرىنچى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلىپ شۇنداقلا قازاق ۋە باشقا تۈرك مۇسۇلمانلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، مەدەنىي، روھىي گېنوسىد سىياسىتى توغرىلىق بۇ قازاقىستاندا ھېچ بىر رەسمىي ۋە رەسمىي ئەمەس ئورگانلار، ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى خەۋەر بەرمەيدۇ. ئەمما تورلاردا، باشقا چەت ئەل ئارقىلىق ھەم خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ قازاق تىلىدا، ئورۇس تىلىدا، باشقا تىللاردا، ئۇيغۇر تىلىدا ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتى ئەلۋەتتە چېگرا ئاتلاپ كېلىۋاتىدۇ. لېكىن قازاقىستاندىكى رەسمىي ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى خىتاينى ماختىمايدۇ. ئەمما نۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دىكتاتورلۇق ھۆكۈمەتنىڭ پائالىيەتلىرىنى قازاقىستانغا مۇناسىۋەتلىك ئۇقتۇرۇپ پات پات دەپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئويلايمەن بۇ بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلىرىدە ھەممىسىدە خىتاينىڭ ئاتالمىش ئۇيغۇرلار بەختلىك ياشايدۇ، زامانىۋىلاشقان تۇرمۇشى شۇ مەدھىيەلەشنى كۈچەيتىدۇ، چۈنكى خىتاي ناھايىتى قۇۋ، مەككار ۋە دۇنيادا ئەڭ يالغانچى دۆلەت. شۇنىڭ يالغانچى تەسىر تەسىرى بار ئوتتۇرا ئازىيادا بۇ ھەم ھازىرقى ۋەزىيەتتە بەك مۇرەككەپ بۇ تېخىمۇ مۇرەككەپلىشىدۇ خىتاي پۈتكۈل دۆلەت كۈچى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسىنى كۈچەيتىش ئۇيغۇر بۇ دىياردىكى ئۇزۇندىن بېرى قېلىپلاشقان ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى قاتتىق بېسىشقا يوق قىلىشقا ھەرىكەت قىلىدۇ خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، دۇنيا ھەقىقىي شىنجاڭنى كۆرسۇن تېمىسىدىكى تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئالاقە تور يىغىنىغا يەنە باڭلادېشلىق ناسمۇس ساقىپ جوۋكەيبى ئىسىملىك خىتاي ئىنتېرنېت بىلوگچىسىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ مەدەنىيەت ئەلچىسى ۋە ئورتاق گۈللىنىش تېمىسىدىكى مۇزاكىرىدە سۆز قىلغان. تېخى ئۆتكەن ھەپتە باڭلادېش تاراتقۇلىرىدا يىگىرمىنچى ئىيۇل كۈنى باڭلادېشنىڭ ئون كىشىلىك بىر مۇخبىرلار ئۆمىكى ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇش ئۈچۈن ئۈرۈمچىگە يېتىپ كەلگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان ئىدى ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ باڭلادېشلىق ئۆلىمالار ئون تۆتىنچى ئىيۇل كۈنى باڭلادېشنىڭ شەرقىي جەنۇبىدىكى كوكس شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر يىغىلىشتا خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشىنى توختىتىشقا چاقىرغان ھەمدە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتايغا قارشى تېخىمۇ كەسكىن تەدبىرلەرنى ئېلىشىنى تەلەپ قىلغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باڭلادېش مۇخبىرلىرىنى خىتايغا تەكلىپ قىلىش سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىققان مۇخبىرلار زىيارىتى ئىكەنلىكى پاش بولغانىدى بۇنىڭدىن سىرت يەنە يېقىندا ئەركىن ياۋروپا رادىيوسى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى تۈركىيەدىكى ژورنالىستلاردىن تەركىپ تاپقان بىر ھەيئەتنى تەكلىپ قىلىپ يەتتىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىدىن ئون ئۈچىنچى كۈنىگىچە ئۈرۈمچى تۇرپان ۋە قەشقەردىكى بەزى جايلارنى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرغان نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ شەكىلدە چەت ئەل مۇخبىرلىرى ۋە تور ساھىبلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى تۈرلۈك ساياھەت ياكى ئېكسكۇرسىيىلەرگە تەكلىپ قىلىشى كۆپىيىۋاتقان بولۇپ بۇ جەرياندا ساياھەتكە كەلگۈچىلەرنىڭ چىقىملىرىنى خىتاينىڭ ئۈستىگە ئېلىۋاتقانلىقى بۇنىڭ بەدىلىگە ئۇلارنىڭ شىنجاڭدىكى بەختىيار تۇرمۇش ۋە ئىناق جەمئىيەت ھەققىدە ئۆز تەسىراتلىرىنى يېزىق ياكى ۋىدېئو شەكلىدە ئېلان قىلىشى تەلەپ قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا
تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بويىچە تەربىيىلەش كۇرسى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشقان مەزكۇر كۇرس ئونىنچى ئىيۇل كۈنى رەسمىي باشلىنىپ ئىككى ھەپتە داۋاملاشقانىدى تۆەندە بۇ كۇرسنىڭ يېپىلىش مۇراسىمىغا ئائىت تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
دىئاسپورادە ئۇيغۇر ئانا تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداپ قېلىش ۋە داۋاملاشتۇرۇش ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ باش تارتىپ بولالماس بۇرچى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى، ئامېرىكا تىنچلىق ئىنستىتۇتىنىڭ ياردىمى بىلەن ئەنقەرەدە ئۇيۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتى. يېپىلىش مۇراسىمى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشى بىلەن باشلاندى. كېيىن مەزكۇر كۇرسنىڭ يېتەكچى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى رەئىسى رىشات ئابباس ئەپەندىنىڭ يېپىلىش نۇتقىنى ئوقۇپ بەردى.

ھەممىڭلارغا رەھمەت. كېيىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلھەمىد قاراخان ئەپەندى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ قۇرۇلۇش تارىخى ۋە قىلغان پائالىيەتلىرى توغرىسىدا قىسقىچە مەلۇمات بەردى. ئارقىدىن ئون بەش دۆلەتتىن ئەنقەرەگە كېلىپ ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن تەربىيەلەش كۇرسىغا ئىشتىراك قىلغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ ۋەكىللىرى سۆز قىلدى. كۆك بۆرى سىنىپىدىكى ئوقۇغۇچىلارغا ۋاكالىتەن كامىلجان ئابدۇلكېرىموف ئۆز تۇيغۇلىرىنى بايان قىلدى. ئۇ بۇ كۇرسنىڭ ئېچىلىشىغا ئەمگەك سىڭدۈرگەن بارلىق كىشىلەرگە رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەندىن كېيىن، ئانا تىل ئوقۇتقۇچىسى دىلنۇر ئابدۇرېھىم خانىمغا ئوقۇغۇچىلار نامىدىن سوۋغات تەقدىم قىلدى.
مېنىڭ بىرىنچىدىن ئېيتقىم كەلگىنى مۇشۇ كۇرسنى ئۇيۇشتۇرغان ئادەملەرگە كۆپ رەھمىتىمىزنى ئېيتقىمىز كېلىدۇ. مۇشۇ كۇرس ئارقىدا بىز ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆرپ-ئادىتىنى، سەنئىتىنى ئۆگەندۇق. يەنە ئېيتقىم كەلگىنى مۇشۇ ئولتۇرغان بالىلار سىلەر ئۆزۈڭلاردىن كېيىنكى ئەۋلادقىمۇ ئۇيغۇر ئانا تىلىمىزنى ئۆگىتىڭلار. ئەگەر سىلەر ئانا تىلنى ئۆگەتمىسەڭلار مىللەت يوقايدۇ. بىزگە مۇشۇ.

ئۇ مۇنداق دېدى.
دۇنيانىڭ ھەرقانداق يەرلىرىدىن كەلگەن مۇشۇ گۈزەل ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ بىر بىرىدىن ئەقىللىق، بىر بىرىدىن تالانتلىققا قاراپ، مىللىتىمىزنىڭكى كەلگۈسىگە يەنى مىللىتىمىزنىڭ كەلگۈسىگە بولغان ئۈمىدلىرىم، ئارزۇ ئىشەنچىم، ئارزۇلىرىم تېخىمۇ بىر يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلدى ھەمدە مەن شۇنچىلىك خوش بولدۇم. ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، جۈملىدىن مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى داۋاملىشىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر كۇرس ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقاندا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قوغداش خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ داۋامى ھېسابلىنىدىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن، ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىغا قايتىدىن تەيىنلەنگەن ۋاڭ يى ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن كېيىنكى تۇنجى چەت ئەل زىيارىتىنى تۈركىيەدە قىلغان. ئۇ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى تۈركىيەگە يېتىپ كېلىپ، تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن كۆرۈشكەن. ۋاڭ يىنىڭ تۈركىيەگە قىلغان زىيارىتى دەل يەكەن ئېلىشقۇ ۋەقەسىنىڭ توققۇز يىللىق خاتىرە كۈنىگە توغرا كەلگەن بولۇپ، بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى ئالدىدا ۋاڭ يىنىڭ زىيارىتىگە نارازىلىق بىلدۈرۈش نامايىشى ئېلىپ بارغان. تۆۋەندە بۇ نامايىش ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل چارشەنبە كۈنى ھەم خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ تۈركىيە زىيارىتىگە قارشى ھەم يەكەن ناھىيىسىنىڭ ئېلىشقۇ ۋە خاڭدى يېزىلىرىدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى خىتاي قوراللىق ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن كۆپ ساندا كىشى قەتل قىلىنغان زور كۆلەملىك قىرغىنچىلىقنىڭ توققۇزىنچى يىلى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى ئالدىدا نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ باردى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ قوللىشى بىلەن شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان نامايىشتا ئۇيغۇرلار قوللىرىدا ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقلارنى كۆتۈرگەن ھالدا، زالىم خىتاي، ھېساب بەرسۇن! ئىشغالچى خىتاي، شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كەت! دېگەندەك شوئارلار توۋلىدى. تۈرك ساقچىلىرى ئىستانبۇلدىكى خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ئالدىغا بارىدىغان كوچا ئېغىزىنى توسۇپ، كەڭ تۈردە بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى ئالغان بولۇپ، خىتاي كونسۇلخانىسى تەرەپكە ھېچكىمنى ئۆتكۈزمىدى. نامايىشتا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم ۋە يوق قىلىش سىياسەتلىرىگە قارشى، شۇنداقلا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا چاقىرىق قىلىنغان لوزۇنكىلار كۆتۈرۈلدى. نامايىش جەريانىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىلدى. ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىگە ۋاكالىتەن شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلئەھەت ئۇدۇن باياناتنى ئوقۇپ ئۆتتى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۈگۈن بۇرادە چىن دىش ئىشلەرى باكانى ۋاڭ يىنى بۈگۈن بۇ يەردە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ ئېلىشقۇ قەتلىئامى يۈز بەرگەن تارىخىي كۈنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن بۇ پاجىئەلەرگە پەرۋا قىلماستىن ئېلىپ بېرىۋاتقان تۈركىيە زىيارىتىگە قارشى نامايىش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن جەم بولدۇق ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بۇيان ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان ۋاڭ يى قانلىق ئېلىشقۇ قەتلىئامى يۈز بەرگەن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى قىرغىنچىلىقنى كۆرمەسكە سېلىۋالغان دۆلەت ئەمەلدارى ۋە باش جاۋابكارلاردىن بىرىدۇر نامايىشتا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى رەئىس ۋەكىلى مەخمۇتجان داموللام خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تىلى ۋە دىنىدىن ئۇزاقلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. خىتاي دۆلىتى تىلىمىزنى، دىنىمىزنى، تارىخىمىزنى، كىملىكىمىزنى ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئۇرۇنغانغا ئوخشاشلا، بىزگە قىلغان بېسىم ۋە زۇلۇملارنىمۇ ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. بۇ ئېچىنىشلىق تراگېدىيەلەرنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ئۈچۈن، شەرقىي تۈركىستان خەلقى تارتىۋاتقان زۇلۇمنى دۇنيا جامائىتىگە ئاڭلىتىش ۋە ئادالەت بەرپا قىلىش ھەممىمىزنىڭ ۋە ھەر بىر ۋىجدان ئىگىسىنىڭ مەجبۇرىيىتىدۇر. ئەسلى يەكەن شەھىرىدىن بولۇپ ھازىر ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان پېشقەدەملەردىن ئابدۇشۈكۈر ھاجىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، يەكەن ئېلىشقۇ قاتلامى توغرىسىدا توختالدى. ئېلىشقۇدىكى ئالتە مىڭغا يېقىن ئادەمنى پىلىموت ۋە بومبا ھەر خىل نەرسە بىلەن قىرىپ، بۇلارنىڭكى ئۆلۈكىنى ئاشۇ كۆلدەك بىر يەرنى كولاپ، مازارلاشتۇرماي كۆمۈپ مۇشۇنداق قىلغانلىقىنى بىز ئۆزى ئاڭلىدۇق.
ئابدۇشۈكۈر ھاجىم يەكەن ئېلىشقۇدا ئۆزىنىڭمۇ يېقىن قوشنىلىرىنىڭ يوقاپ كەتكەنلىكىنى زۇلەيخان ئىسىملىك بىر تۇل ئايال ۋە ئابدۇقادىرخان ئىسىملىك كىشىنىڭ بالىلىرى بىلەن قوشۇپ يوقاپ كەتكەنلىكىنى بىراق ئۇلارنىڭ ھازىر ھايات ياشاۋاتامدۇ ياكى ئۆلۈپ كەتتىمۇ ھېچقانداق مەلۇمات ئالالمىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئابدۇشۈكۈر ھاجىم سۆزىدە يەنە ئېلىشقۇ قاتلىئامنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ھېچقانداق گۇناھى يوق ئاممىۋى خەلقنى قىرغىن قىلغان خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن چىقىپ كېتىشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.